ຂະບວນການຍຸຕິທຳທີ່ບໍ່ໂປ່ງໃສໃນລາວ ຄືສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເສື່ອມສັດທາຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລ າຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ມີຈັນຍາທຳຂອງບັນດາຜູ້ພິພາກສາ ໄອຍະການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະບວນການຍຸຕິທ ຳຂອງລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຖືວ່າໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ທົດຖອຍລົງນັບມື້ ເນື່ອງຈາກປາກົດວ່າ ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນກະບວນການຍຸຕິທຳຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍບໍ່ມີຈັນຍາທຳ ແລະ ໄດ້ລຽກຮັບເ ອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກຄູ່ກໍລະນີໃນຄະດີຄວາມຕ່າງໆ ແລກກັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເປັນຝ່າຍທີ່ຊະນະຄະດີ ຫຼື ຫຼຸດຈາກການຖືກຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ໄຊສີ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ວ່າ ຄຸນທາດການເມືອງບໍ່ທັນຮັບປ ະກັນໄດ້ ຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທຳຂອງພະນັກງານຂະແໜງຍຸຕິທຳ ນ້ຳໃຈຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນບໍ່ສູງ ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ ເລືອກປະຕິບັດ ຮຽກຄ່າຕອບແທນຈາກຄູ່ຄວາມ ຈຶ່ງພາໃຫ້ມີພະນັກງານປະຕິບັດການຕັດສິນຂ ອງສານຈຳນວນໜຶ່ງມີສຽງຈົ່ມວ່າ ແລະ ຖືກຄູ່ຄວາມຮ້ອງຟ້ອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕີລາຄາ ໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິ ງ ບໍ່ທັນຮັບປະກັນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເປີດເຜີຍວ່າ ບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນລາວໄດ້ໂທລະສັບສາຍຕົງ ເພື່ອຂໍໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດດຳເນີນມາດຕະກ ານແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ຄືຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງກະບວນການຍຸຕິທຳຂອງປະຊາຊົນລາວ ເພາະວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຍັງມີລັກສະນະທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບກັນ ລະຫວ່າງຄົນທຸກຍາກ ແ ລະ ຄົນລວຍ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນໃນຄະດີຄວາມທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ ລະຫວ່າງຄົນທຸກກັບຄົນລວຍນັ້ນ ກໍຈະສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຄົນລວຍທີ່ເປັນຝ່າຍຊະນະຄະດີ ເພາະປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກບໍ່ມີທຶນຊັບສຳລັບນຳໃຊ້ໃນກ ານດຳເນີນຄະດີໃນສານຄືກັບຄົນລວຍ ໂດຍບໍ່ວ່າຈະເປັນຄ່າວາງສານ ຄ່າດຳເນີນຄະດີ ຄ່າອາກອນຂອງລັດ ຄ່າຈ້າງທະນາຍ ຄ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄ່າເດີນທາງກໍຕາມ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງໄປເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ເລັ່ງການບັງຄັບຄະດີຕາມການຕັດສິ ນຂອງສານປະຊາຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສັດທາຕໍ່ກະບວນການຍຸຕິທຳຂອງລາວ ເນື່ອງຈາກປາກົດວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 29,000 ຄະດີທີ່ສານໄດ້ຕັດສິນໄປແລ້ວ ຫາກແຕ່ຍັງບໍ່ມີການບັງຄັບຄະດີໃຫ້ເປັນໄປຕາມກ ານຕັດສິນຂອງສານແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າມີການແກ່ຍາວໂດຍບໍ່ມີການບັງຄັບຄະດີເກີດຂຶ້ນຈິງ ກໍຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເສື່ອມສັດທາຕໍ່ລະບົບຍຸຕິທຳໃນລາວເພີ່ມຂຶ້ນອີກນັ້ນເອງ ສ່ວນອົງການ Human Rights Watch ລາຍງານວ່າ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາວ ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຍັງເກີດບັນຫາຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນທົ່ວປະເທດ ທັງຍັງປາກົດວ່າ ໄດ້ມີການ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເກົ່າ ທີ່ຖືກແທນທີ່ໂດຍກົດໝາຍໃໝ່ແລ້ວ ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຍັງເຮັດໃຫ້ມີການເລືອກປະຕິບັດກົດໝາຍຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ຂັດແຍ້ງກັບພະນັກງານຂອງລັດ ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດໃນທີ່ ດິນ ທີ່ຖືກບັງຄັບເວນຄືນ ຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳອີກດ້ວຍ ທາງດ້ານອົງການ USAID ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງຂ່າຍການເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ດ້ວຍແ ອັບພລິເຄຊັນ ໃນລະບົບໂທລະສັບມືຖືທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໄດ້ຢ່າງເທົ່າທັນກັບສະພາບການ ທັງຍັງໄດ້ພັດທະນາລະບົບ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຕະຫຼາດໂລກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ຕ່າງຊາດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງນິຕິກຳຕ່າງໆໃນລາວ ຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວ ແລ ະ ສາມາດປະກອບຄວາມເຫັນຕໍ່ນິຕິກຳຕ່າງໆໄດ້ດ້ວຍ ໂດຍອົງການ USAID ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວໃນໂຄງການນີ້ ເປັນເວລາ 4 ປີ ຄື ປີ 2019 ຫາປີ 2022 ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງຈະປະເມີນຜົນ ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງກ ານໃໝ່ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA